ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຊົມຢູ່ທີ່ງານລ້ຽງສະໂມສອນເສດຖະກິດຂອງນະຄອນດີທຣອຍວ່າ ແຜນການອາເມລິກາມາກ່ອນ ຫຼື America First ຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະຍົກລະດັບເມືອງນີ້ທີ່ມີເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຂອງ ປະເທດອອກຈາກພາວະຢຸດສະງັກ

The rich will pay their fair share ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເໜີການຫຼຸດພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊາວອາເມລິກັນທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ອັນນີ້ຈະນຳໄປສູ່ການມີວຽກເຮັດໃໝ່ຫຼາຍລ້ານໜ້າວຽກ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ມີຄ່າຈ້າງດີແທ້ໆ ພວກຮັ່ງມີຈະຈ່າຍໃນສ່ວນທີ່ເປັນທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ ທີ່ມັນຈະທຳລາຍວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ເປັນບ່ອນທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອ ງພວກເຮົາໃນຖານະປະເທດຊາດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນໄດ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຄລິນຕັນຈະສືບຕໍ່ອັນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ກະທຳມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

ແຕ່ໃຫ້ພວກເຂົານຳສິນຄ້າຕ່າງໆເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໂດຍປອດພາສີ ຖ້າພວກເຂົາຍົກຍ້າຍບໍລິສັດໄປຕ່າງປະເທດ ຄຳປາໄສຂອງທ່ານນາງຄລິນຕັນຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ຍັງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື່ອງການສ້າ ງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄ່າຈ້າງດີເຊັ່ນກັນ I want to be the person who helps to create new jobs with rising incomes and in the first 100 days I will work with ທ່ານນາງຄລິນຕັນກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ອຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ໆໂດຍມີລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໃນ ໄລຍະ 100 ມື້ທຳອິດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດວຽກກັບທັງສອງພັກການເມືອງ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບຜ່ານການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວຽກການໃໝ່ໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານນາງຄລິນຕັນໄດ້ກ່າວ ອີກວ່າ ວຽກການໃໝ່ໆຈະເປັນວຽກໃນດ້ານການຜະລິດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແຕ່ພ້ອມກັນດ້ວຍພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ມັນ ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບພວກຊາວໜຸ່ມຊຳລະທຶນກູ້ຢືມຄ່າໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໝົດ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບການຂາດແຄນແນວຄິດໃໝ່ໆ ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານທຣຳ ຈະຫຼຸດພາສີຢ່າງໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ໆ ແລະ ພວກຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ອັນ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໄດ້ລົ້ມເຫຼວ ໃນເວລາມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ອ້າງວ່າ ມັນຈະກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວ ຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອທີ່ຈະນຳໃຫ້ທັນທ່ານນາງຄລິນຕັນ ຫຼັງຈາກສັບປະດາທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA